بۈگۈنكى ئاڭلىتىشىمىزنىڭ رىياسەتچىلىكىدە مەن ئىرادە سىلەر ئۈچۈن خىزمەتتە. تۆۋەندە ئاڭلىتىشىمىزنىڭ تەرتىبى بويىچە ئالدى بىلەن قىسقا خەۋەرلەر ئاڭلايسىلەر. بۈگۈنكى قىسقا خەۋەرلىرىمىزنى ئۆز مۇخبىرىمىز جەۋلان تەييارلىغان. خېبېي ئۆلكىسى باۋدىڭ ئىنستىتۇتىنىڭ ئىككى مىڭىنچى يىل ئوقۇش پۈتتۈرگەن ئوقۇغۇچىلار ۋەكىللىرى ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىل خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭغا خەت يېزىپ ئۆزلىرىنىڭ شىنجاڭدا يىلتىز تارتقان ئون تۆت يىللىق خىزمەت ۋە تۇرمۇش ھاياتىدىن دوكلات بەرگەن شى جىنپىڭمۇ ئۇلارغا جاۋاب خەت يېزىپ چېگرا رايوننى قوغداش ۋە گۈللەندۈرۈشكە تۆھپە قوشۇۋاتقان سىلەردەك ياشلاردىن پەخىرلىنىمەن دېگەن خىتايچە تەڭرىتاغ تورىدا ئالاھىدە تەشۋىق قىلىنغان بۇ خەۋەردە ئىككى مىڭىنچى يىل باۋدىڭ ئىنستىتۇتىنى پۈتتۈرگەن ئون بەش نەپەر خىتاي ئوقۇغۇچىنىڭ چەرچەن ناھىيەسىگە بېرىپ بىر تۇرغانچە يىگىرمە ئىككى يىل تۇرۇپ يەرلىشىپ قالغانلىقى ئۇلارنىڭ ئىچىدە بىرسىنىڭ چەرچەن ناھىيەلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مەكتەپنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى بولغانلىقى يىگىرمە ئىككى يىل مابەينىدە ئۇلارنىڭ نۇرغۇن مۇنەۋۋەر ئوقۇغۇچىلارنى تەربىيەلىگەنلىكى مەدھىيەلەنگەن خەۋەردە كۆرسىتىلىشىچە ئون بەش نەپەر خىتاي ئوقۇغۇچىنىڭ كۆپ قىسمى چەرچەن ناھىيەلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مەكتەپكە كېلىپ سىنىپ مەسئۇلى بولغان بۇ مەكتەپكە يۈز مىليون يۈەندىن ئارتۇق مەبلەغ سېلىنغان بولۇپ بۈگۈنكى كۈندە بىر مىڭ بىر يۈز ئوقۇغۇچى ئوقۇيدىغان ياتاقلىق تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپكە ئايلانغان تەھلىلچىلەرنىڭ قارىشىچە بۇ ياتاقلىق تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپ بەلكىم خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئاتا ئانىلارنى تۈرمە لاگېرلارغا بالىلىرىنى بولسا ياتاقلىق مەكتەپكە سولاپ تەربىيىلىشىنىڭ مەھسۇلى خىتاي ھۆكۈمىتى يەنە بۇ يىل ئىچكىرى خىتايدىن ئوقۇش پۈتتۈرىدىغان ئوقۇغۇچىلارنى ئۇيغۇر رايونى ۋە بىڭتۈەنگە بېرىشقا سەپەرۋەر قىلىشى مۇمكىن بۇ خىل خەۋەرلەر شۇنىڭ ئېلان تەشۋىقاتى ھېسابلىنىدۇ. شىنجاڭ گېزىتىنىڭ ئون ئۈچىنچى ئاپرېل ئېلان قىلغان خەۋىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، خىتاي سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتى كېسەللىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش ئىدارىسىنىڭ باشلىقى لېي جېڭلۇڭ ئون ئىككىنچى ئاپرېل ئۆتكۈزۈلگەن ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىدا خىتايدىكى ئومۇمىي يۇقۇم ئەھۋالىدىن دوكلات بەرگەن.

تەسىر دائىرىسى يەنىمۇ كېڭىيىۋاتىدۇ، ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش ئەڭ مۇھىم، ھالقىلىق مەزگىلدە تۇرۇۋاتىدۇ، دېگەن. خىتاي يۇقۇملۇق كېسەل مۇتەخەسسىسلىرى يېڭى تىپتىكى تاجسىمان ۋىرۇسنىڭ ياشانغانلارغا سوزۇلما خاراكتېرلىك كېسىلى بارلارغا ئۆلۈم خەتىرى ئەپ كېلىدىغانلىقىنى ئېيتقان ۋە ياشانغانلارغا چوقۇم ۋاكسىنا ئەمدەشنى تەۋسىيە قىلغان. خىتايچە تەڭرىتاغ تورىنىڭ ئون ئۈچىنچى ئاپرېل چىقارغان ئەڭ يېڭى يۇقۇم ئەھۋالى خەۋىرىدىن قارىغاندا تۆتىنچى ئاينىڭ ئون ئىككىنچى كۈنى يىگىرمە تۆت سائەت ئىچىدە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ۋە بىڭتۈەندىن يېڭىدىن كۆپەيگەن يۇقۇمدار بايقالمىغان ئۈرۈمچى شەھىرىدە ئايرىم كۆزىتىلىۋاتقان بىر يۇقۇملانغۇچى دوختۇرخانىدىن چىققان نۆۋەتتە ئۇيغۇر رايونىدا كېسەللىك ئالامىتى يوق يۇقۇمدار يەنىلا يىگىرمە بەش نەپەر دەپ دوكلات قىلىنغان كۆزەتكۈچىلەرنىڭ بىلدۈرۈشىچە خىتايدىكى يۇقۇم سانى خىتاي سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتىنىڭ بەرگەن مەلۇماتىدىنمۇ كۆپ يۇقۇم ئەھۋالى ئۇنىڭدىنمۇ ئېغىر بولۇشى مۇمكىن شى جىنپىڭنىڭ يۇقۇملىنىشنى نۆلگە چۈشۈرۈش سىياسىتى پەيدا قىلغان كۈچلۈك قامال شاڭخەيدە قالايمىقانچىلىق ۋە ئاچارچىلىق پەيدا قىلغان بولۇپ ۋىرۇس ۋەزىيىتى ھەققىدە تارقىلىۋاتقان ئۇچۇرلارمۇ قاتتىق چەكلەنگەن ئۇيغۇر رايونىدا گەرچە يېڭىدىن يۇقۇملىنىش ئەھۋالى يوق دېيىلگەن بولسىمۇ ئۈرۈمچىدىن تارتىپ كورلا سانجىغىچە كۆپلىگەن شەھەر ۋىلايەتلەر قامال قىلىنغان بولغاچقا ھەقىقىي ئەھۋالنىڭ ئېغىر ئىكەنلىكىنى پەرەز قىلغىلى بولىدىكەن ئەڭ ئەندىشە قوزغايدىغىنى ئىچكىرى خىتايدا يامراۋاتقان ۋىرۇس ھەرقايسى شەھەرلەردە يولغا قويۇلۇۋاتقان قاتتىق قامال ۋە ئۇنىڭدىن پەيدا بولغان ئاچارچىلىق كەلگۈسىدە ئۇيغۇر رايونىغىمۇ كېلىشى مۇمكىن ئىكەن.
ئون بىرىنچى ئاپرېل كۈنى ئۇيغۇر ئامېرىكا بىرلەشمىسى بىلەن ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى مەسئۇللىرى مۇسۇلمان جامائەتلەر بىلەن بىرلىكتە ئۆتكۈزۈلگەن ئىپتارلىق پائالىيەتكە قاتنىشىپ ئامېرىكا دۆلەت بىخەتەرلىك مىنىستىرلىكى كاتىپى ئالېجاندرو مايوركاس ۋە باشقا ئەمەلدارلىرى بىلەن كۆرۈشۈپ سۆھبەتلەشكەن ئامېرىكا دۆلەت بىخەتەرلىكى مىنىستىرلىكى پۇقرالار ھوقۇقى ۋە ئەركىنلىكى ئىشخانىسى بىلەن دارۇل ئەل نۇر مۇسۇلمانلار جەمئىيىتى بىرلىشىپ ئۆتكۈزگەن بۇ ئىپتارلىق پائالىيەتتە ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى دىرېكتورى ئۆمەر قانات ئەپەندىم بىلەن ئۇيغۇر ئامېرىكا بىرلەشمىسى ئىدارە ھەيئىتىنىڭ ئەزاسى ئەلفىدار ئىلتەبىر خانىم ئامېرىكا دۆلەت بىخەتەرلىك مىنىستىرلىكى ئەمەلدارلىرى بىلەن كۆرۈشۈپ ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ پاناھلىق ئىشلىرىنىڭ تېزرەك ھەل بولۇشىغا ئائىت مەسىلىلەرنى ئوتتۇرىغا قويغان ئاندىن ئۇلار بۇ سۆھبەتكە قاتناشقان مۇسۇلمان جامائەتلەر ۋەكىللىرى بىلەن بىللە ئىپتار قىلىپ ئۆزلىرى كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان مەسىلىلەر توغرۇلۇق پىكىر ئالماشتۇرغان ئىگىلىنىشىچە ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ يىللاردىن بۇيان توختاپ ياكى ئاستىلاپ قالغان پاناھلىق ئىشلىرىنىڭ تېزرەك ھەل بولۇشىغا تۈرتكە بولۇش ئۈچۈن تىرىشىپ كېلىۋاتقان بولۇپ بۇ قېتىملىق پائالىيەتتە ئېلىپ بېرىلغان سۆھبەتمۇ بۇ يولدا بېسىلغان مۇھىم بىر قەدەم ھېسابلىنىدىكەن كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە سارىيى فوندى

بۇنى تېما قىلغان سەنئەت مائارىپ تەشۋىقات پائالىيەتلىرى ئومۇمەن خىتاينىڭ زۇلۇمىغا بولغان تونۇشنى ئۆستۈرۈشنى مەقسەت قىلغان بارلىق تىرىشچانلىقلار مەزكۇر فوندنىڭ ئىقتىسادىي ياردىمىگە ئېرىشەلەيدىكەن زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچىلارنىڭ تەشەببۇسكارلىقىغا ياردەم بېرىش فوندىنىڭ ياردەم پىلانى ۋە نىشانى تۆۋەندىكىچە ئىكەن زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچىلارنىڭ مۇستەقىل ھەرىكىتى ۋە تەشەببۇسىغا ياردەم بېرىش خىتاي مۇھاجىرلىرى ۋە پائالىيەتچىلىرىنىڭ ئۇيغۇر ۋە باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەر ئۇچراۋاتقان باستۇرۇشنى توختىتىش تەشەببۇسىغا ياردەم بېرىش خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئاز سانلىق مىللەتلەرگە يۈرگۈزۈۋاتقان قەبىھ سىياسىتىگە بولغان تونۇشنى ئۆستۈرۈش كوممۇنىزم خاتىرە قۇربانلىرى سارىيى فوندى بۇنىڭغا ئىلتىماس سۇنغۇچىلارنىڭ ئىش پائالىيەتلىرى يەنى كىشىلىك ھوقۇقنى قوغداش ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشنى ۋە مەجبۇرىي ئەمگەكنى توختىتىش ئۈچۈن قىلغان پائالىيەتلىرىنى باھالاش ئارقىلىق ئۇلارغا ياردەم بېرىدىكەن بىرىنچى نۆۋەتلىك ياردەم ئۆتكەن يىل ئون بەشىنچى سېنتەبىر تارقىتىلغان بولۇپ ئىككىنچى نۆۋەتلىك ياردەم ئۈچىنچى ئاينىڭ ئون بەشىنچى كۈنىدىن يىگىرمىنچى كۈنىگىچە قارار قىلىنىدىكەن كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە سارىيى فوندى يەنە بۇنىڭدىن كېيىن كەلگەن ئىلتىماسلارغىمۇ قاراپ چىقىپ يۇقىرىدىكى شەرتكە لايىق بولغانلارغا داۋاملىق مۇكاپات فوندى بېرىدىكەن

ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى ئون ئۈچىنچى ئاپرېل ئۆزىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە بىر ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىللىق ھەرقايسى ئەللەرنىڭ كىشىلىك ھوقۇق دوكلاتىنى ئېلان قىلدى بۇ يىللىق دوكلاتتىمۇ ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆتكەن بىر يىللىق كىشىلىك ھوقۇق ۋەزىيىتىگە كەڭ ئورۇن بېرىلىپ ئۇيغۇرلارغا قارىتىلىۋاتقان خالىغانچە ھاياتىدىن مەھرۇم قىلىش ياكى سىياسىي غەرەزلىك ئۆلتۈرۈشلەرنىڭ داۋام قىلىۋاتقانلىقى تەكىتلەنگەن تۆۋەندە بۇ دوكلاتنىڭ تەپسىلاتىنى ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىندىن ئاڭلايسىلەر. ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى ئون ئىككىنچى ئاپرېل كۈنى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىر ۋە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىللىق ھەرقايسى دۆلەتلەرنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ئەھۋالى ھەققىدىكى يىللىق دوكلاتىنى ئېلان قىلىپ، ئۆتكەن بىر يىل جەريانىدا ئۇيغۇر ئېلىدىكى كۆپ سانلىق مۇسۇلمان ئۇيغۇرلار ۋە باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەر ھەم دىنىي گۇرۇھلارغا قارىتا ئىرقىي قىرغىنچىلىق، ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت سادىر قىلىنغانلىقى ۋە ئۇنىڭ داۋاملىشىۋاتقانلىقىنى كۆرسەتتى. دوكلاتتا تەكىتلىشىچە نۆۋەتتە داۋاملىشىۋاتقان بۇ جىنايەت خالىغانچە قاماش ۋە بىر مىليوندىن ئارتۇق كىشىنى جىسمانىي ئەركىنلىكىدىن مەھرۇم قىلىش تۇغماس قىلىش مەجبۇرىي بالا چۈشۈرۈش دۆلەتنىڭ پىلانلىق تۇغۇت سىياسىتىنى تېخىمۇ قاتتىق ئىجرا قىلىش باسقۇنچىلىق مەجبۇرىي ئەمگەك دىنىي ئېتىقاد ئىپادە ئەركىنلىكى ۋە يۆتكىلىش ئەركىنلىكىنى قوپاللىق بىلەن چەكلەش قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن مەلۇم بولۇشىچە ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ بۇ يىللىق دوكلاتى خىتاينى ئۆز ئىچىگە ئالغان دۇنيادىكى بىر يۈز توقسان سەككىز دۆلەت ۋە رايوننىڭ ئۆتكەن بىر يىللىق كىشىلىك ھوقۇق ۋەزىيىتىنى باھالاپ چىققان بولۇپ دوكلاتتا ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەزىيىتىگە كەڭ ئورۇن بېرىلگەن ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېننىڭ ئون ئىككىنچى ئاپرېل دوكلات ئېلان قىلىش مۇناسىۋىتى بىلەن ئۆتكۈزۈلگەن ئاخبارات يىغىنىدا ئېيتىشىچە دۇنيانىڭ نۇرغۇن جايلىرىدا دېموكراتىيە داۋاملىق كەينىگە چېكىنىپ ماڭماقتىكەن. بلىنكېن مۇنداق دەيدۇ، نۇرغۇن يىللار ئۆتكەن بولسىمۇ، لېكىن دۇنيانىڭ نۇرغۇن جايلىرىدا دېموكراتىيە، قانۇن بىلەن باشقۇرۇش ۋە كىشىلىك ھوقۇققا ھۆرمەت قىلىشنىڭ چۆچۈتەرلىك رەۋىشتە ئارقىغا چېكىنگەنلىكىنى كۆرۈۋاتىمىز. ئۆتكەن قېتىملىق دوكلات ئېلان قىلىپ ھازىرغىچە بولغان ئارىلىقتا بۇ جەرياندىكى چېكىنىش داۋام قىلىپ كەلدى بۇ جەرياندا بىر قانچە جايدىكى چېكىنىش روسىيە ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇكرائىناغا قوزغىغان رەھىمسىز ئۇرۇشىدەك قەبىھ ئىنسانىي ئاقىۋەتلەرنى كەلتۈرۈپ چىقاردى بلىنكېن ئاخبارات يىغىنىدا يەنە بۇ دوكلاتتا دۇنيادىكى ئىككى يۈزگە يېقىن دۆلەت ۋە رايوننىڭ كىشىلىك ھوقۇق ۋەزىيىتى پاكىتلار بىلەن ئوبيېكتىپ ۋە ئەتراپلىق يورۇتۇپ بېرىلگەنلىكى كىشىلىك ھوقۇقنىڭ ئۇنىۋېرسال ئۆلچەم بولۇپ، بەزى ھۆكۈمەتلەرنىڭ كىشىلىك ھوقۇق يەرلىكنىڭ ئەھۋالىنى ئاساس قىلىش كېرەك دېگەن قارىشىنىڭ خاتا ئىكەنلىكىنى، بۇنداق دەيدىغان ھۆكۈمەتلەرنىڭ كىشىلىك ھوقۇقنى ئەڭ قاتتىق دەپسەندە قىلىۋاتقان ئەللەر ئىكەنلىكىنى تەكىتلەش بىلەن بىر ۋاقىتتا، ئۇيغۇرلارنىڭ داۋاملىق ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقانلىقىنى تىلغا ئالغان. بلىنكېن خىتاي ھۆكۈمىتى شىنجاڭدا كۆپچىلىكى مۇسۇلمان بولغان ئۇيغۇر ۋە باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەرگە قارىتا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت سادىر قىلىشنى داۋاملاشتۇرماقتا. خوڭكوڭدا نېگىزلىك ئەركىنلىك ۋە ئاپتونومىيەنى يوق قىلدى، تىبەتتە سىستېمىلىق باستۇرۇش ئېلىپ باردى دەپ كۆرسەتتى. ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ دوكلاتىدا خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنىڭ ھۆكۈمەتنىڭ خالىغانچە ياكى قانۇنسىز ئۆلتۈرۈش، مەجبۇرىي غايىب قىلىۋېتىش، تەن جازاسى، ئېغىر ۋە ھاياتىي تەھدىتكە ئىگە تۈرمە ۋە قاماقخانا شارائىتلىرىدا تۇتۇپ تۇرۇش، بىر مىليوندىن ئارتۇق ئۇيغۇر ۋە كۆپ سانلىقى مۇسۇلمان باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەرنى كەڭ كۆلەمدە قانۇنسىز لاگېرلارغا قاماش. قوشۇمچە ئىككى مىليون كىشىنى كۈندىلىك قايتا تەربىيەلەشكە قاتناشتۇرۇش، سىياسىي مەھبۇسلار ۋە چەت ئەلدىكى كىشىلەردىن سىياسىي غەرەزلىك ئۆچ ئېلىش، مۇستەقىل ئەدلىيە بولماسلىق، ئەدلىيە ۋە سوتنى كومپارتىيە كونترول قىلىۋېلىش، شەخسىي مەخپىيەتلىككە مۇداخىلە قىلىش قاتارلىق قىلمىشلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغانلىقى تەكىتلەنگەن. دوكلات يەنە ئۇيغۇر ئېلىدە لاگېرغا قامالغانلارنىڭ ئۆلۈپ كېتىۋاتقانلىقىغا دائىر خەۋەرلەرنىڭ كېلىۋاتقانلىقى،

دوكلات يەنە ئامېرىكىدىكى نيۇ لاينېز ستراتېگىيە ۋە سىياسەت ئىنستىتۇتىنىڭ ئۆتكەن يىلى ئۈچىنچى ئايدا خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ شىنجاڭدىكى ھەرىكىتىنى ئەتراپلىق باھالاپ خىتاي دۆلىتى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئەھدىنامىسىنىڭ ئىككىنچى ماددىسىغا خىلاپلىق قىلىش بىلەن جاۋابكار دەپ ئېلان قىلغانلىقىنى دوكلاتتا خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى يوقىتىش ھەرىكىتى ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقىنى بايقىغانلىقى تەكىتلەنگەن ئون ئىككىنچى ئاپرېل كۈنىدىكى ئاخبارات يىغىنىدا ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ ئاممىۋى بىخەتەرلىك، دېموكراتىيە، كىشىلىك ھوقۇق ئىشلىرىغا مەسئۇل مۇۋەققەت ياردەمچى تاشقى ئىشلار مىنىستىرى لىسا پېتېرسون دېموكراتىيە ۋە كىشىلىك ھوقۇق ساختا ئۇچۇر ۋە يالغان ئۇچۇرلارنىڭ تەھدىتىگە ئۇچراۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈپ، ئامېرىكىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق دوكلاتى پاكىتلارنى ئاساس قىلغانلىقى، شۇنداق قىلغاندىلا كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە ئۈنۈملۈك تاقابىل تۇرالايدىغانلىقىنى ئېيتقان. لىسا پېتېرسون مۇنداق دەيدۇ، بۇ دوكلاتتا كىشىلىك ھوقۇققا مۇناسىۋەتلىك ھەممە ۋەقەنى كاتالوگلاشتۇرۇشقا ئىنتىلمىدۇق. بۇ دوكلات ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ باشقىلارنى باھا بېرىش تىرىشچانلىقىمۇ ئەمەس. ئۇ قانۇنىي يەكۈن چىقىرىش، دۆلەتلەرنى دەرىجىگە تىزىش ياكى سېلىشتۇرۇشنى مەقسەت قىلمايدۇ. لىسا پېتېرسون يەنە مۇنداق دېگەن، بىز يېقىنقى يىللاردىن بېرى دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا دېموكراتىيە ۋە كىشىلىك ھوقۇق ساختا، يالغان ئۇچۇرنىڭ تەھدىتى ۋە بۇزغۇنچىلىقىغا ئۇچراپ كېلىۋاتقانلىقىنى كۆردۇق. شۇڭا بىزنىڭ كىشىلىك ھوقۇق دوكلاتىمىزنىڭ مەقسىتى ئاددىي بولۇپ، پاكىتلارنى ئوتتۇرىغا قويۇشتۇر. پەقەت بىز ھەقىقەت بىلەن قوراللانغاندىلا، ئامېرىكا ئۆزىنىڭ ئاۋازى ۋە تەسىرىنى دۇنيا مىقياسىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە دىققەت قوزغاشقا، كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسەندە قىلغۇچىلارنىڭ تۇتقان يولىنى ئۆزگەرتىپ يىرگىنچلىك قىلمىشىغا خاتىمە بېرىش ئۈچۈن بېسىم ئىشلىتەلەيدۇ. ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ دوكلاتىدا يەنە خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدە ئۇيغۇر قازاق ۋە باشقا مۇسۇلمانلارنى قامايدىغان لاگېرلارنى كېڭەيتىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن دوكلاتتا بازفىدنىڭ ئۆتكەن يىل يەتتىنچى ئايدا خىتاي دائىرىلىرىنىڭ رايوندا بىر مىليون يۈز مىڭ ئادەم سىغىدىغان تۇتۇپ تۇرۇش مەركەزلىرىنى قۇرغانلىقىنى ئاشكارىلىغانلىقى ئاۋسترالىيە ستراتېگىيەلىك سىياسەت ئىنستىتۇتىنىڭ شىنجاڭ سانلىق مەلۇمات سۈنئىي ھەمراھ ئانالىزى ئۇيغۇر ئېلىدە ئۈچ يۈز سەكسەن بەش تۇتۇپ تۇرۇش مەركىزى بارلىقىنى ئېنىقلىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ بەزى ۋاقىتلاردا دائىرىلەرنىڭ تۇتقۇنلارنى مەكتەپ زاۋۇت ۋە تۈرمىلەرگىمۇ قامايدىغانلىقى تەكىتلەنگەن ئەنگىلىيە پارلامېنت ئەزاسى نۇسرەت غەنى خانىم بىلەن ياۋروپا پارلامېنتىنىڭ ئەزاسى رېينخارد بۇتىكوفېر ئەپەندى ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئېغىر زۇلۇمنى توختىتىش ئۈچۈن خىتايغا قارىتا جازا تەدبىرى قوللىنىشتا ۋە ئۇنى ئىجرا قىلىشتا مۇھىم رول ئوينىغان سىياسىيونلاردىن ھېسابلىنىدۇ يېقىندا ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسى بىلەن ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى بىرلىكتە نۇسرەت غەنى خانىم

مەلۇم بولغىنىدەك، خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى، ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايىتى تېخىچە داۋام قىلىۋاتىدۇ. بۇنىڭغا قارىتا قوللىنىشقا تېگىشلىك ئەڭ ئۈنۈملۈك تەدبىرلەرنى نېمىلەر دەپ قارايسىلەر؟ مېنىڭچە، ئەڭ ئۈنۈملۈك تەدبىر بولسا سودا تىجارەتكە بېسىم قىلىش. يەنى، شىنجاڭدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە، ئىرقىي قىرغىنچىلىققا چېتىشلىق بولغان ماركىلارغا بېسىم قىلىش كېرەك. رۇسىيەنىڭ ئۇكرائىناغا تاجاۋۇز قىلغانلىقى سەۋەبلىك نۇرغۇن شىركەتلەر رۇسىيەدىن چېكىنىپ چىقتى ئەگەر ھۆكۈمەت قارار چىقارسا نۇرغۇن شىركەتلەر ئوخشاش شەكىلدە خىتايدىن چېكىنىپ چىقىشى تامامەن مۇمكىن مېنىڭچە، بىرىنچى ۋە زۆرۈر قەدەم، ئەلۋەتتە، ئالدى بىلەن خەلقئارا ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت، ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ھەر قانداق كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىگە دىققەت قىلىشى، بىپەرۋالىق قىلماسلىقى. ئىككىنچىدىن، ھەقنى ھەق، ناھەقنى ناھەق دېيىش. خەلقئارالىق سەھنىلەردە خىتاي بىلەن قارشىلىشىشتىن قاچماسلىق، ياۋروپا دۆلەتلىرىنىڭ رەھبەرلىرىنى خىتاي بىلەن كۆرۈشكەندە ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان باستۇرۇشنى، مەجبۇرىي ئەمگەك مەسىلىسىنى تىلغا ئېلىشقا چاقىرىمەن. ئۈچىنچىدىن، ھەرقايسى دۆلەت رەھبەرلىرى خەلقلىرىگە خىتاينىڭ ئېلىپ بېرىۋاتقان جىنايەتلىرىنى تولۇق يەتكۈزۈش ئارقىلىق ئۇلارغا خىتاي ماللىرىنى بايقۇت قىلىدىغان پۇرسەت بېرىش كېرەك.

نۇسرەت خانىم، ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك مەسىلىسىدە ئەنگلىيەدە بىرەر تەدبىر قوللىنىلدىمۇ؟ بىز ئاللىبۇرۇن شىركەتلەردىن ئۇلارنىڭ ئىشلەپچىقىرىش زەنجىرىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەكتىن خالىي ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلاشنى تەلەپ قىلدۇق. ئۇلارنىڭ كۆپىنچىسى ئۆزلىرىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش زەنجىرىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەكتىن خالىي ئىكەنلىكىنى ئېيتقان بولسىمۇ، ئىسپات تېخى يېتەرلىك ئەمەس. مەسىلەن، ئەنگلىيە دۆلەتلىك ساغلاملىق مەركىزى. پۈتۈن مەملىكەتكە ساغلاملىق بۇيۇملار تارقىتىدۇ، ھۆكۈمەت بىۋاسىتە تەكشۈرۈپ، ئۇلارنىڭ ساغلاملىق بۇيۇملىرىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈردى. شۇئان ئەنگلىيە پارلامېنتىدا دۆلەتلىك ساغلاملىق مەركىزىنىڭ بۇنىڭدىن كېيىن بۇيۇملىرىنىڭ كېلىش مەنبەسىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق ئەمەسلىكىنى ئىسپاتلاش توغرىلىق تەلەپ سۇنۇلدى.

سىز بۇ زىيارەتكە قانداق قارايسىز؟ She has been arm wrestling with the PRC for years over the conditions of such a visit. مىشېل باچېلەت خانىم بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدا نەچچە يىلدىن بۇيان خىتايدا ئەركىن ۋە ئوچۇق-ئاشكارا زىيارەتتە بولۇش ھەققىدە تالاش-تارتىشلار بولدى. مېنىڭچە خىتاي ئۇنىڭغا رۇخسەت قىلمايدۇ. مەن مىشېل باچېلەتنىڭ خىتايدا چەكلىمىسىز زىيارەتتە بولۇشىغا ئىشەنمەيمەن. مۇشۇنداق ئەھۋالدا ئۇنىڭ خىتايغا بېرىشىنىڭ ئۈنۈملۈك بولۇشى ناتايىن. ھەتتا چەكلىمىسىز تەكشۈرۈش تەلەپلىرىنى خىتاينىڭ قوبۇل قىلماسلىقى سەۋەبلىك بەشىنچى ئايدىكى زىيارەتنىڭ ئەمەلدىن قالدۇرۇلۇش ئېھتىماللىقى ھەققىدىمۇ گەپ سۆزلەر بار. ئەمما يەنىلا ئۇنىڭ بېرىش ئېھتىماللىقىنى كۆزدە تۇتۇپ ياۋروپا پارلامېنتىدىكى بىر قانچە ئەزالار ئۇنىڭغا خەت يازدۇق. ئەگەر ئۇ راستلا خىتايغا

مېنىڭچە ئەڭ يېتەرسىز بولۇۋاتقىنى ئۇيغۇرلار بىلەن ئوخشاش دىندىكى نۇرغۇن دۆلەتلەرنىڭ بېيجىڭدىكى دىكتاتور ھاكىمىيەت بىلەن ھەمكارلىشىش ئۈچۈن ئۆزى بىلەن ئوخشاش دىندىكى قېرىنداشلىرى بىلەن كارى بولماسلىقى، مەسىلەن، تۈركىيە. تۈركىيەنىڭ ئۇيغۇرلارغا بەزىدە كۆڭۈل بۆلگەندەك كۆرۈنسىمۇ، رېئاللىق ئۇنداق ئەمەسلىكىنى كۆرسىتىۋاتىدۇ. تۈركىيە ھۆكۈمىتى خىتاي بىلەن بارغانسېرى يېقىن ھەمكارلىق ئورناتقانلىقتىن، تۈركىيەدە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلار ئۆزىنى بىخەتەر ھېس قىلالمايدىغان بولۇپ قالدى. تۈركىيەدىن خىتايغا قايتۇرۇلغانلار بار. شۇئان ماراكەشتە تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان بىر ئۇيغۇر ھەققىدە خەلقئارالىق ئورگانلارنىڭ تىرىشچانلىقلىرى داۋام قىلىۋاتىدۇ. مۇشۇنىڭغا ئوخشاش ئىسلام ئەللىرىدىن خىتايغا قايتۇرۇلىدىغانلار خېلى كۆپ. مەن ئاشۇ دۆلەتتىكى خەلقلەرنىڭ ھەرىكەتكە ئۆتۈپ، ھۆكۈمەتلىرىنىڭ ئۇيغۇرلار بىلەن بىر تەرەپتە تۇرۇشىنى تەلەپ قىلىشى تېخىمۇ كۆپ دىققەت تارتىدۇ دەپ قارايمەن.

خىتاي ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتىدۇ دېگەن قارارنى چىقاردى شۇڭا بىز مۇشۇ قارارغا ئاساسەن ھەرىكىتىمىزنى داۋاملاشتۇرۇۋاتىمىز ئەنگلىيە پارلامېنت ئەزاسى بولۇش سۈپىتىڭىز بىلەن ئۇيغۇر مەسىلىسى ھەققىدە يەنە قانداق دەيدىغانلىرىڭىز بار بىزنىڭ خىزمەتلىرىمىز تېخى يېڭى باشلاندى شۇئان ئۇيغۇر ئەرلىرى ئاياللىرى بالىلىرى زۇلۇم ئاستىدا ياشىماقتا ئۇلارنىڭ ھەق ھوقۇقلىرى دەپسەندە قىلىنماقتا بالىلار ئاتا ئانىلىرىدىن ئايرىۋېتىلمەكتە مۇشۇنداق ئەھۋالدا بىز توختاپ قالالمايمىز بىزنىڭ ئاخىرقى نىشانىمىز مۇشۇ يەردىكى ھەر بىرىمىزگە ئوخشاش ئۇيغۇر ئەرلەر ئاياللار بالىلارنىڭ ھەر بىرى ئەركىنلىككە ئېرىشىشى ئۇلار ئەركىنلىككە ئېرىشمىگۈچە بىز ئۇلار ئۈچۈن كۈرەش قىلىشتىن توختىمايمىز
بۇتىكوفېر ئەپەندى، سىزنىڭ يەنە قانداق پىكىر تەكلىپلىرىڭىز بار؟ مېنىڭ يەنە بىر قوشۇمچە قىلىپ قويىدىغىنىم، دىئاسپورادا ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلار ئۇيغۇر تىلىنى، ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى ئىشقىلىپ ئۇيغۇرلارغا ئائىت ھەممە نەرسىنى كۈچەپ تەشۋىق قىلىشى كېرەك. چۈنكى مەن ئىشىنىمەنكى ئەگەر كىشىلەر ئۇيغۇرلارنىڭ نېمىلەرنى قوغداپ قېلىش ئۈچۈن كۈرەش قىلىۋاتقانلىقىنى ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆزىدىن ئاڭلىسا، تەسىرى تېخىمۇ كۈچلۈك بولىدۇ. كىشىلەر ئۇيغۇر مەدەنىيىتى قانداق بىر مەدەنىيەت، ئۇيغۇرلار كىملەر، ئۇلارنىڭ شېئىرلىرىدىكى تەسۋىرلەر، ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخى قاتارلىقلار ھەققىدە بىر چۈشەنچىگە ئىگە بولسا، ئۇلارنىڭ ئۆزىدىن يىراق بىر جايدا خىتايدا زۇلۇمغا ئۇچراۋاتقان ئۇيغۇرلارنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن كۈرەش قىلىشقا تەشكىللىنىشى ئاسانراق بولىدۇ. كۆپىنچە ئەھۋاللاردا كىشىلەرنىڭ ئۇيغۇرلار ھەققىدە پەقەت خىتاينىڭ زۇلۇمىغا ئۇچرىغانلاردىن باشقا چۈشەنچىسى يوق. مېنىڭچە كىشىلەر ئۇيغۇرلارنىڭ ئىجادچانلىقىنى، تەرەققىياتىنى ۋە مۇۋەپپەقىيەتلىرىنى بىلىشى كېرەك. شۇنداق بولغاندا كىشىلەر پەقەت ئۇيغۇرلار ئېزىلگەن بىر خەلق بولغانلىقى ئۈچۈن ئەمەس، بەلكى ھەممىمىز يەتمەكچى بولغان نىشانغا يېتىش ئۈچۈن ھەمكارلىشىدىغان كىشىلەر بولغانلىقى ئۈچۈن ياردەم قىلىشنى خالايدۇ.

قەشقەر ئوتتۇرا ۋە غەربىي ئاسىيا بازىرىنىڭ چېقىلىۋاتقانلىقى توغرىسىدىكى ئۇچۇر ئىگىلەشلىرىمىز داۋامىدا نارازىلىق كەيپىياتى بايقالغان بىر تۈركۈم كىشىلەرنىڭ تۇتقۇن قىلىنغانلىقى مەلۇم بولغانىدى مۇخبىرىمىزنىڭ بۇ تۇتقۇنلار ھەققىدە ئىز قوغلاپ ئېنىقلاشلىرى داۋامىدا ئۇلارنىڭ تېخىچە قويۇپ بېرىلمىگەنلىكى ۋە تۇتقۇنلار ئارىسىدا ئون سەككىز ياشلىق بىر ئوقۇغۇچىنىڭمۇ بارلىقى ئاشكارىلاندى ئالاقىدار بىر ساياھەت ئىدارىسىنىڭ خادىمى قەشقەر چوڭ بازارىنى ھازىرچە چەت ئەللىكلەر زىيارەت قىلسا بولمايدىغانلىقىنى تىلغا ئالدى تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي ئۇچۇرنى ئۆز مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇردىن ئاڭلايسىلەر.
خەلق ئارىسىدا يېڭى بازار ۋە چوڭ بازار دېگەن ناملاردا ئاتىلىدىغان قەشقەر ئوتتۇرا ۋە غەربىي ئاسىيا بازىرىنىڭ چېقىلىۋاتقانلىقى بىر ئايچە ئىلگىرى ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىكى غەيرىي رەسمىي ئۇچۇرلاردىن مەلۇم بولغان ئۆتكەن ھەپتىلەردىكى ئېنىقلاشلىرىمىز داۋامىدا دائىرىلەرنىڭ بازارنى چېقىشنىڭ ئالدى كەينىدە بازارنى چېقىشقا قارىتا نارازىلىق كەيپىياتى بار دەپ قارالغان ئۈچ تۆت يۈزچە كىشىنى ساقچىخانىغا ئەكىلىپ سوراق قىلغانلىقى ۋە ئۇلارنىڭ بىر قىسمىنىڭ تۇتۇپ قېلىنغانلىقى ئاشكارىلانغان ئىدى.
يا مانا بۇ مانا قەشقەر مانا چوڭ بازارنىڭكى بۇ يېڭى بازارنىڭ چېقىلىش ئىشى بۇ قانداقراق كېتىپ بارىدۇ ھازىر بۇ تۈگىدىمۇ تۈگمىدىمۇ.
بۇنى ئاكا مۇنداق قىلىڭ بۇنى بىزنىڭ زىمامىزغا قىلىڭ ھايلىق جون فايلى قىلىۋاتقان ئىش شۇنى ئاشۇنداق ئىشلەۋاتىدۇ چاقىرغاننى ئىشلەپ قىلىۋاتىدۇ.
بىز بۇ ھەپتە ئەنە شۇ سوراقتىن كېيىن ئىز-دېرىكى غايىپ بولغان يۈز ئەتراپىدا كىشىنىڭ كىملىكى ۋە ئاقىۋىتى ھەققىدە مەلۇمات سۈرۈشتە قىلدۇق.
مۇشۇ توغرىسىدا سىلەر ئەكىرىپ تۇتۇپ سولىغان، سورىغان ئادەمنىڭ سانى قانچە ئومۇمى يۈزلەپ؟ ئېلىق نارازىلىق كەيپىياتى بار دەپ قاراپ. ھازىر مەن سىزگە تەپسىلىي سان دەپ بېرەي. ياق، تەخمىنەن. تەخمىنەن، تەخمىنەن. تەخمىنەن ئىش قىلىپ، مېنىڭچە باردا بىر ئۈچ، تۆت يۈز بار.
ۋەزىيەتتىن خەۋەردار كىشىنىڭ رادىيومىزغا ئىنكاس قىلىشىچە، بۇ قېتىم بۇ چوڭ بازارنىڭ چېقىلىشى داۋامىدا تۇتۇلغانلار ئارىسىدا دۆلەت باغ تەۋەلىكىدىن كۆپرەك ئىكەن. تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان دۆلەت باغ ئۈچىنچى كەنت سېكرېتارى ئۆز كەنتىدىن چوڭ بازاردا ئاياغ دۇكىنى ئاچقان مەخمۇتجان ئابدۇرېھىم ئىسىملىك بىر تىجارەتچىنىڭ تۇتقۇندا ئىكەنلىكى ۋە نۆۋەتتە ساقچىخانىدا

ئالامەت يوق. دۆلەت باغ بىرىنچى كەنتنىڭ ساقچىسى ئۆز كەنتىدىن بەش كىشىنىڭ بۇ بازارغا مۇناسىۋەتلىك سوئال-سوراقتىن كېيىن تۇتقۇن قىلىنغانلىقىنى ئاشكارىلىدى.
سىز مەسئۇل مۇشۇ مەھەللىدىن مۇشۇ چوڭ بازارغا مۇناسىۋەتلىك سوئال-سوراقلاردىن كېيىن تۇتۇلغانلار، تۇتۇلۇپ كەتكەنلەر بارمۇ يوقمۇ؟
ئۇنداق ئائىلىدىن بىزنىڭ شۇ يەردە

يە ئوقۇغۇچىتى ئوقۇتقۇچىلىغان. ئۇ قەيەردە ئوقۇغۇچىتى ئۇ ئوقۇغۇچى قەيەردە ئوقۇۋاتقان ئوقۇغۇچىتى. ئوتتۇرا مەكتەپتە. ئىسمى نېمە ئۇ بالىنىڭ؟ بالىنىڭ ئىسمى بەخت ھاجى. بەخت ھاجى. دادىسىنىڭ ئىسمىچۇ؟ دادىسىنىڭ ئىسمى تىلىپلا خان. قانچە ياشلاردا بار؟ بالا شۇ لاقاقتا ئون سەككىز چىگە ۋاقىم.
مەزكۇر كەنت ساقچىسى بەخت ھاجىنىڭ چوڭ بازارغا ئالاقىدار تەكشۈرۈشتە تۇتۇلغانلىقى تېخىچە تۇتۇپ تۇرۇلۇشىنىڭ تورغا چىقىش بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئىكەنلىكىنى تىلغا ئالدى.

ئوغلىنىڭ كېمىدە تۇتۇپ كەتكەنلىكى شۇ ئاشۇ كېمە دېگەن بىزمۇ ئۇنى تەپسىلىي ھازىر سۈرۈشتە قىلغىلى بولمىغاندىكىن سۈرۈشتە قىلمىدۇق ئۇنى سۈرۈشتە قىلغۇدەك ئىش بولمىغاندىكىن. بىز نۆۋەتتە قەشقەر چوڭ بازارنىڭ تولۇق چېقىلىپ بولغان ياكى بولمىغانلىقىنى ئېنىقلاش ئۈچۈن قەشقەردىكى سودا سانائەت ۋە ساياھەت ئورۇنلىرىغا تېلېفون قىلدۇق بۇ تېلېفونلىرىمىز جاۋابسىز قالغاندىن كېيىن ئۈرۈمچى شەھەرلىك ساياھەت ئىدارىسىغا تېلېفون قىلىپ

قەشقەر چوڭ بازارنىڭ ۋاقتىنچە چەت ئەللىك ساياھەتچىلەرگە كۆرسىتىلمەيدىغانلىقىنى بايان قىلدى بىز ئۇنىڭدىن نېمە ئۈچۈن كۆرسىتىلمەيدىغانلىقىنى سورىغىنىمىزدا ئۇ ئۆزىنىڭ خىزمەتكە يېڭىدىن ئورۇنلاشقانلىقىنى سەۋەب قىلىپ كۆرسىتىپ بۇ ھەقتە مەلۇمات يوقلۇقىنى ئېيتتى

ئۇ پەقەت بازارنى خىتاي ئۆلكىلىرىدىن كەلگەن ساياھەتچىلەرنىڭلا كۆرۈشكە بولىدىغانلىقىنى ئەسكەرتتى.

ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭ مۇدىرى ئابدۇلھېكىم ئىدرىس ۋە ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ دىرېكتورى روشەن ئابباس ئون ئىككىنچى ئاپرېل فرانسىيە پايتەختى پارىژغا يېتىپ كېلىپ ئۇ يەردىكى پائالىيەتلىرىنى باشلىۋەتكەن ئۇلار شۇ كۈنى پارىژدا بىر قىسىم جامائەت رەھبەرلىرى بىلەن ئۇچرىشىپ ئۇلارغا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان سىياسەتلىرى ھەققىدە تەپسىلىي مەلۇمات بەرگەن تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى مەلۇماتلارنى گېرمانىيەدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمدىن ئاڭلايسىلەر ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭ مۇدىرى ئابدۇلھېكىم ئىدرىس ۋە ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ دىرېكتورى روشەن ئابباس خانىملار ئون ئىككىنچى ئاپرېل جەنۋەدىكى پائالىيەتلىرىنى ئاخىرلاشتۇرۇپ فرانسىيە پايتەختى پارىژدىكى پائالىيەتلىرىنى باشلىغان پارىژدىن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان ئابدۇلھېكىم ئىدرىس ئەپەندىنىڭ بايان قىلىشىچە خىتاينىڭ فرانسىيەدىكى باش ئەلچىخانىسى فرانسىيەدىكى مۇسۇلمانلارنى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى مەسىلىسىدە ئىزچىل ئالداپ كەلگەن. ئۇ بۇ ھەقتىكى مەلۇماتلارغا ئون ئىككىنچى ئاپرېل كۈنى پارىژدىكى چوڭ مەسچىتلەرنىڭ مۇدىرى، فرانسىيە مەملىكەتلىك كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتىنىڭ ئەزاسى شەمسىدىن ھاپىز ئەپەندى بىلەن ئۇچراشقاندا ئېرىشكەن. ئابدۇلھەكىم ئىدرىسنىڭ بىلدۈرۈشىچە، شەمسىدىن ھاپىز ئەپەندى مەتبۇئاتلاردا تارقىلىۋاتقان ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا دائىر ئۇچۇرلارنى كۆرگەندىن كېيىن خىتاي ئەلچىخانىسىغا بېرىپ، بۇنىڭغا چۈشەنچە بېرىشنى تەلەپ قىلغان. خىتاي ئەلچىخانىسى بولسا ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنىڭ ناھايىتى بەختىيار، خاتىرجەم ياشاۋاتقانلىقىنى، جازا لاگېرى، ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەيدىغان نەرسىلەرنىڭ مەۋجۇت ئەمەسلىكىنى تەرغىب قىلىدىغان ساختا مەلۇماتلارنى ئەۋەتىپ ئۇلارنى ئالدىغان. بۇنىڭ بىلەنلا قانماي، خىتاي ئەلچىخانىسى يەنە شەمسىدىن ھاپىز باشلىق مۇسۇلمانلار رەھبەرلىرى بىلەن ئاتالمىش ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ رەھبەرلىرى ئارىسىدا سىن كۆرۈنۈشلۈك بىر سۆھبەت ئۇيۇشتۇرۇپ، ئالدامچىلىقلىرىنى داۋاملاشتۇرغان.
بىز فرانسىيەدىكى ئەڭ چوڭ مەسچىتنىڭكى دىرېكتورى، ئۇ نەچچە دانە ئىماملىرى بار، نەچچە يەردە مەسچىتلىرى بار بىر قۇرۇلۇش ئىكەن، مۇئەسسىسە. ئۇنىڭكى دىرېكتورى بىلەن كۆرۈشتۇق. بۇ كىشى ئۇيغۇرلارنىڭكى، ئۇيغۇر مۇسۇلمانلارنىڭكى مۇشۇنداق ئېزىلىۋاتقان خەۋەرلىرىنى ئاڭلاپ، رېپورتلار كەلگەندىن كېيىن فىرانسىيەدىكى خىتاي باش ئەلچىسى بىلەن كۆرۈشەپتۇ. كۆرۈشەپ، بۇ ئۇيغۇر مۇسۇلمانلارغا سىلەر قانداق مۇئامىلە قىلىۋاتىسىلەر، زۇلۇم بولغان خەۋەرلەر كېلىۋاتىدۇ بىزگە دېگەندىن كېيىن، بۇ خىتاي ئەلچىسى دەرھال بۇ بۇ مۇسۇلمانلارغا بۇ تەشكىلاتقا ئۆزلىرىنىڭ ھازىرلىغان دوكلاتلىرىنى ۋە ئۇ يەردىكى مۇسۇلمانلار ناھايىتى غايەت نورمال ھاياتتا ياشىۋاتىدۇ دېگەن سەپسەتىلىرى بىلەن تولدۇرۇۋېتىپتۇ. ۋە بۇ مەسچىتنىڭكى مەسئۇللىرى بىلەن ئاتالمىش شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭكى رەئىسى بىلەن ئوتتۇرىسىدا بىر ۋىدېيو ئۇچرىشىش ئۆتكۈزۈپ، بۇلارنىڭ سوئاللىرىغا جاۋاب بەرگەن ئاشۇنداق بوپتۇ. بىراق، بۇ كىشى بۇ خىتاينىڭ گەپلىرىگىلا ئىشەنمەستىن، فىرانسىيەدىكى ئۇيغۇر جامائىتى بىلەن كۆرۈشەپتۇ، ئۇيغۇرلار بىلەن ئۇچرىشىپتۇ، ھەتتا كامپىدىن چىققانلاردىنمۇ بۇ ئەھۋاللارنى ئۆگىنىپتۇ.
ئابدۇلھەكىم ئىدرىس شەمسىدىن ھاپىز ئەپەندىگە ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ھەقىقىي ۋەزىيىتىنى ئاڭلىتىپ، خىتاينىڭ ئەپتى بەشىرىسىنى ئېچىپ بەرگەن ۋە بۇ رامىزان مەزگىلىدە روزا تۇتۇشتىن، ئىبادەت قىلىشتىن مەھرۇم قېلىۋاتقان شەرقىي تۈركىستان مۇسۇلمانلىرى ئۈچۈن فىرانسىيە مەسچىتلىرىدىكى خۇتبىلاردا دۇئالار قىلىشنى ئورۇنلاشتۇرۇشنى تەلەپ قىلغان. بىز بىلەن سۆزلىشىپ، دېگىنىڭىزدەك بۇ خىتاي ھۆكۈمىتى مۇسۇلمانلاردىن بەك ئېھتىيات قىلىدۇ، مۇسۇلمانلارنىڭ بۇ ئىشنى بىلىپ كېتىشىدىن بەك ئەندىشە قىلىدۇ، دەپ بىر قانچە مەسىلىلەرنى سۆزلەشتۇق ۋە جۈملىدىن مۇشۇ رامىزان بويىچە مەيلى خۇپتەن نامىزىدا ياكى تاراۋىھ نامازلىرىدا بولسۇن، جۈمە نامازلىرىدا بولسۇن مەسچىتلەردە روزا تۇتالمىغان، رامىزاندا ئىبادەت قىلالمىغان ۋە دىنىي ئەركىنلىكى بولمىغان، ھەتتا ياشاش ئەركىنلىكى بولمىغان شەرقىي تۈركىستانلىق مۇسۇلمانلار ئۈچۈن،

ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى كۆرەپ تۇرۇپ، بۇنىڭغا مىشېل باشلېت بولسۇن ياكى بىرلەشمىش مىللەتلەر تەشكىلاتىنىڭكى باش كاتىپى گۇتېررېس بولسۇن، بۇلارغا داۋاملىق دوكلاتلارنى يوللاپ، بۇ خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلىۋاتقانلىقىنى دەپ، ھەتتا بۇ بىرلەشمىش مىللەتلەر تەشكىلاتىنىڭ جىم تۇرۇۋالغانلىقىنى ئاخباراتلارغىمۇ بىلدۈرۈپتىكەن بۇ ئايال. كېيىن شۇنىڭ بىلەن بۇ بىرلەشكەن مىللەتلەر تەشكىلاتى بۇ ئايالنى ئىشتىن چىقىرىۋەتكەنكەن. شۇڭا ھازىردىن باشلاپ بۇ ئۆزى ئاشۇ توققۇز يىل جەريانىدا بىرلەشمىش مىللەتلەر تەشكىلاتىنىڭ قانداق خىتاينىڭ قولىغا ئۆتەپ كەتكەنلىكىنى، خىتاينىڭ قانداق بۇنىڭغا تەسىر كۆرسىتەلىگەنلىكىنى، ھەتتا مەسىلەن، دەپ ئۆتەپ كەتتى ئالىم سەيتوفنىڭكى ئۇرۇق تۇغقانلىرىنىڭكى زىيان زەخمەتكە ئۇچرىشىنىڭكى سەۋەبلىرىنىڭ بىرسىمۇ ئۇنىڭ ئىسمىنىڭ خىتاي تەرىپىگە بىرلەشمىش مىللەتلەر تەشكىلاتىدىن بېرىلگەنلىكىنى، دولقۇن ئەيسانىڭكى ئىنىسىنىڭ تۇتۇلۇشىنىمۇ بۇ دولقۇن ئەيسا توغرىلىق بىرلەشمىش مىللەتلەر تەشكىلاتىغا بېرىلگەن مەلۇماتنىڭ سەۋەبلىرىدىن بىرسى دەپ دەپ ئۆتتى. نۇرغۇن مەسىلىلەرنى مۇزاكىرىلەشتۇق.
ئابدۇلھەكىم ئىدرىس ئەپەندى سۆزىدە ئون ئۈچىنچى ئاپرېل كەچتە ئامېرىكا باش ئەلچىسى تەرىپىدىن ئۆتكۈزۈلگەن ئىپتارلىق پائالىيەتنىڭ ناھايىتى مۇھىم بىر سورۇن بولغانلىقىنى، كۆپلىگەن مۇسۇلمانلار رەھبەرلىرى قاتنىشىدىغان بۇ سورۇنغا ئامېرىكا ئەلچىخانىسىنىڭ ئۆزلىرىنى ئالاھىدە تەكلىپ قىلغانلىقىنى تىلغا ئالدى.
ئەڭ مۇھىمى كەچتە ئامېرىكا ئەلچىخانىسىنىڭكى ساھىبخانلىقىدا چوڭ بىر ئىپتا بېرىش پائالىيىتى بىزنىڭ بۇ قاتنىشىشىمىزنى ئۆزلىرى تەلەپ قىلغان ئۆز ۋاقتىدا.
روشەن ئابباس خانىم بولسا بۇ ئىپتار سورۇنغا داخىل بولغان بىر قىسىم مۇسۇلمان دۆلەتلىرىنىڭ رەھبەرلىرى بىلەن ئايرىم ئايرىم ئۇچرىشىپ شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنى ئاڭلىتىش پۇرسىتىگە ئېرىشكەنلىكىنى تەكىتلەپ ئۆتتى.
بىز جەنۋەدىكى پائالىيەتلىرىمىزنى ئاخىرلاشتۇرغاندىن كېيىن ئامېرىكىنىڭ فرانسىيەدىكى باش ئەلچىسىنىڭكى تەكلىپى بىلەن پارىژغا كەلدۇق. ۋە كېلىش بىلەنلا بۇ يەردە فرانسىيە مۇخبىرلىرىنىڭكى زىيارەتلىرىنى قوبۇل قىلدۇق گېزىت-ژۇرنال تېلېۋىزىيە قاتارلىقلاردا شەرقىي تۈركىستاننىڭ نۆۋەتتىكى ۋەزىيىتى جازا لاگېرلىرى توغرىسىدا مەلۇماتلارنى بەردۇق بىز مۇخبىرلارنىڭ سوئاللىرىغا جاۋاب بېرىپ بولغاندىن كېيىن پارىژدىكى بىر قىسىم مۇسۇلمان جامائىتىنىڭكى رەھبەرلىرى ۋە كىشىلىك ھوقۇق ئورگانلىرىنىڭ مەسئۇللىرى بىلەن ئۇچرىشىپ، خىتاينىڭ خەلقئارادا تارقىتىۋاتقان يالغان تەشۋىقاتلىرىغا ئۇلارنىڭ ئىشەنمەسلىكىنى ۋە شەرقىي تۈركىستاندا ھېلى ھەم بىر ئاكتىپ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى، خىتاينىڭ بارلىق دىنلارنىڭكى دۈشمىنى ئىكەنلىكىنى، چۈشەندۈردۇق. ھەممىدىن مۇھىمى بۈگۈن كەچتە ئامېرىكانىڭ فرانسىيەدىكى باش ئەلچىسى تەرىپىدىن ئورۇنلاشتۇرۇلغان ئىپتا پائالىيىتى بولدى. بۇ پائالىيەت شۇ باش ئەلچىنىڭكى ئۆزىنىڭكى سارىيىدا بولدى. بۇ پائالىيەتكە كۆپلىگەن مۇسۇلمان رەھبەرلىرى قاتنىشىپلا قالماي، بىر قىسىم مۇسۇلمان دۆلەتلىرىنىڭ فرانسىيەدىكى باش ئەلچىلىرىمۇ قاتناشتى. بىز ئۇلار بىلەن ئايرىم تونۇشۇش ۋە شەرقىي تۈركىستاننىڭ دەردىنى ئاڭلىتىش پۇرسىتىغا ئېرىشتۇق ئۇلارنىڭ ئۇيغۇرلارغا بولغان ھېسداشلىقىنى قولغا كەلتۈردۇق قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتى ۋە ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭ مەسئۇللىرىنىڭ فرانسىيىدىكى مۇسۇلمانلار رەھبەرلىرىگە خىتاينىڭ ھەقىقىي ماھىيىتىنى پاش قىلغانلىقىغا دائىر مەلۇماتنى دىققىتىڭلارغا سۇندۇق گېرمانىيىدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى
خىتايدا ئالتىنچى ئاپرېل ئېلان قىلىنغان يوقالغان سىرلىق قەدىمىي دۆلەت دۇنيا خىتاينىڭ ئاۋازىغىمۇ قۇلاق سېلىشى كېرەك سەرلەۋھىلىك خەۋەر ھەققىدىكى كۈچلۈك ئىنكاسلار داۋام قىلماقتا ئانالىزچىلارنىڭ بىلدۈرۈشىچە خىتايدا سىياسەتتىن مۇستەسنا مۇستەقىل تەتقىقات بىلەن شۇغۇللىنىش مۇمكىن ئەمەس ئىكەن بولۇپمۇ تارىخ مەدەنىيەت ئارخېئولوگىيە قاتارلىق ساھەلەردىكى تەتقىقاتلارنىڭ كۆپىنچىسى خىتاي سىياسىتىنى چىقىش قىلىدىكەن خىتاي مۇشۇ خىل سىياسىي ئېھتىياج تۈپەيلى يالغان تارىخ ئويدۇرۇپ چىقىرىش ئارخېئولوگىيىلىك تېپىلمىلار ھەققىدە خەلقئارا ئىلىم ساھەسىدە بىرلىككە كەلگەن ئىلمىي يەكۈنلەرنى بۇرمىلاش ھەتتا يالغان ئارخېئولوگىيىلىك بۇيۇملار ۋە يازمىلارنى ياساپ چىقىشدەك قىلمىشلاردىن مۇستەسنا ئەمەس ئىكەن. تۆۋەندە بۇ ھەقتە مۇخبىرىمىز مېھرىبان تەييارلىغان پروگرامما دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. خىتايدا ئالتىنچى ئاپرېل ئېلان قىلىنغان يوقالغان سىرلىق قەدىمىي دۆلەت، دۇنيا جۇڭگونىڭ ئاۋازىغىمۇ قۇلاق سېلىش كېرەك سەرلەۋھەلىك خەۋەر ھەققىدىكى كۈچلۈك ئىنكاسلار داۋام قىلماقتا. ئىنكاسلارنىڭ كۆپىنچىسى خىتاي خەۋىرىدە تىلغا ئېلىنغان ئاتالمىش خىتاي ئارخېئولوگلىرىنىڭ تۆھپىلىرى، بولۇپمۇ ياۋروپا ئېكسپېدىتسىيەچىلىرى لوپنۇردىكى بۇ خارابىلىقتىن قېزىپ ئېلىپ كەتكەن ۋەسىقىلەر ئىچىدە بىر يۈز ئەللىكتىن ئارتۇق خىتايچە ۋەسىقە مەۋجۇت ئىكەنلىكى ھەققىدە چىقىرىلغان يەكۈنلەرگە مەركەزلەشتى. ئالتىنچى ئاپرېل ئېلان قىلىنغان خەۋەردە خىتاي ئارخېئولوگلىرىدىن مۇ شۈنيىڭ، خوۋ سەن قاتارلىقلارنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش توققۇز بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسىنىنچى يىللاردا ئېلىپ بارغان قېزىشى ئارخېئولوگىيە تارىخىدا كروران خارابىلىقىنى قېزىشتا خىتاي تەتقىقاتچىلىرى بولماسلىقتەك بىر بوشلۇقنى تولدۇردى. بۇ قۇملۇقتىكى ئارخېئولوگىيەلىك چوڭ بايقاش ھېسابلىنىدۇ دەپ مەدھىيەلەنگەن. شۇنداقلا خەۋەردە يەنە بۇندىن يۈز يىل ئىلگىرى سۋېن ھېدىن ۋە ستېين قاتارلىق ياۋروپا ئېكسپېدىتسىيەچىلىرى لوپنۇردىكى بۇ خارابىلىقتىن قېزىپ ئېلىپ كەتكەن ۋەسىقىلەر ئىچىدە بىر يۈز ئەللىكتىن ئارتۇق خىتايچە ۋەسىقە مەۋجۇت. بۇ ئىلىم ساھەسىنىڭ تارىم ئويمانلىقىدىكى قەدىمكى ئىزلار توغرىسىدىكى بەزى قاراشلارنى تۈزەتتى دېگەن يەكۈن چىقىرىلغان. لېكىن چەت ئەللەردىكى بەزى تەتقىقاتچىلار بولسا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارى ۋە ئۇيغۇرلارغا ئائىت تارىخىي ئارخېئولوگىيەلىك تەتقىقاتلىرىنى ئۆزلىرىنىڭ سىياسىي تەشۋىقاتى بىلەن بىرلەشتۈرۈپ شىنجاڭ ئەزەلدىن جۇڭگونىڭ بىر قىسمى دېگەن نۇقتىئىنەزىرىنى تېخىمۇ كۈچكە ئىگە قىلىشقا ئۇرۇنۇپ تارىخ ۋە ئارخېئولوگىيەنى ساختىلاشتۇرۇۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى. گېرمانىيەدىكى قەدىمكى ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ۋە تىل تەتقىقاتچىسى دوكتور ئابلەت سەمەت ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، خىتايدا تارىخ ۋە ئارخېئولوگىيە قاتارلىق ساھەلەردە ئېلان قىلىنغان ئاتالمىش تەتقىقات نەتىجىلىرى توغرىسىدىكى خەۋەرلەردە، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ سىياسىي مەيدانىنى ئىپادىلەش، بۇ ساھەلەردىكى تەتقىقاتلارنى خىتاينىڭ سىياسىتى ئۈچۈن خىزمەت قىلدۇرۇش، ھەتتا يالغانچىلىق قىلىش خىتايدا ئومۇملاشقان ئەھۋال ئىكەن.
ئۇ توغرا، ئۇلارنى قايتىدىن تەكشۈرگىنى، ئەمما ئۇلار تەكشۈرگەنسېرى خۇددى ئۇ يەردىن چىققان ئىككى يۈزدىن، ئۈچ يۈزدىن ئارتۇق مۇمىيالارنىڭ ھەممىسى ھىندى-ياۋروپا مىللىتىنىڭ ئادەملىرى چىققانلىقى، بىرمۇ خىتاي مىللىتىدىن چىققاننىڭ بولمىغانلىقى ئۇنىڭ ئۇ يەردىكى مەدەنىيەتلەرنى ئۆزىنىڭ قىلىۋېلىشىغا يەتمەيدۇ. شۇڭا بىرنەچچە قېتىم ئادەتلىرى بويىچە ئۇ يەرگە گەرچە خىتايچە قوليازمىلارنى تارىشا پۈتۈكلەرنى قويۇپ ئۇ يەردىن بىزنىڭ نەرسىمىز تېپىلغان دېيىش ئارقىلىق ئۇ يەر ئەزەلدىن بىزنىڭ زېمىنىمىز دېگەن بۇ قارىشىنى مەجبۇرلاپ بىزگە تېڭىپ كېلىۋاتقان بۇ قارىشىنى يەنە بىر قېتىم شەرھلىمەكچى بولدى مەن شۇنداق دېيەلەيمەنكى كروراندىكى بەلكىم بىزنىڭكى تەسەۋۋۇر قىلالايدىغان يۇرتىمىزدىن تېپىلغان تارىخىي بايلىقلىرىمىزنىڭ ناھايىتى ئاز بىر قىسمى بولۇشى مۇمكىن ھازىرغىچە تېپىلغان يەنە نۇرغۇن بايلىقلىرىمىز كۆمۈلۈپ ياتقان بولۇشى مۇمكىن ئۇنىڭدىن باشقا جىمساردا ئۇ يەردە بىر تارىخىي يەر تېپىلدى ئۇ يەرنى ئالدى بىلەن ئەينى ۋاقىتتا ھەربىي گارنىزونلىرىمىز تۇرغان يەر دەپ ئۆتكەن يىلى بۇنىمۇ ناھايىتى چوڭ ماقالە قىلىپ دۇنياغا سۇنۇشتى ئوخشاش ۋاقىتنىڭ ئىچىدە ئۈرۈمچىدە جىمساردا ئوخشىمىغان يەرلەردە چوڭ يىغىنلارنى ئۆتكۈزۈپ، ئۇ يەردىكى تەتقىقات نەتىجىلىرىنى تونۇتقان بولدى. ئەپسۇسكى، ئۇلارنىڭ، خىتايلارنىڭ گېنېراللىرى تۇرغان يەر، بۇ يەر مۇشۇنداق بىر مۇھىم يەر ئىدى بىز ئۈچۈن، دېگىنىگىمۇ، تارىخ باشقىچە جاۋاب بەردى، ئۇ يەردىن تېپىلغان باشقا دىنلاردىكى قوليازمىلارنىڭ پارچىلىرى، تەڭگە پۇللارنىڭ پارچىلىرى ۋە ئۇ يەردىكى قۇرۇلۇش شەكلى ئۇ يەرنىڭ ئەسلىدە ھەقىقەتەن خىتاي تەتقىقاتچىلىرى دېگەندەك ئەينى ۋاقىتتا دۇخۇ مەھكىمىسى ئەمەسلىكىنى ئۇلار تەسەۋۋۇر قىلغاندەك دۇنيا جامائەتچىلىكىنىڭ دىققىتىگە سۇندى ئۇنى ياۋروپا تەتقىقاتچىلىرى ناھايىتى دىققەت بىلەن كۆزىتىپ تۇرۇۋاتىدۇ ئامېرىكا ياپونىيە تەتقىقاتچىلىرىمۇ بۇنى ھەر مىنۇتتا دېگۈدەك كۆزىتىپ تۇرۇۋاتىدۇ شۇڭلاشقا بۇ كروراندىن ئالغان ئەسەرنىڭ ئىچىگە بىر قاتار خەنزۇچە ماتېرىياللارنى قويۇپ قويۇشى ئۇ ئەجەبلىنەرلىك ئەمەس ئۇ يەردە تېپىلغان نەرسىلەرنىڭ كۆپ قىسمى مانا مۇشۇنداق ھىندى ياۋروپا مىللەتلىرىگە تەۋە شى جىنپىڭ دەۋرىدە، بولۇپمۇ بۇ يۇرتىمىزدا ئەسەبىيلەشكەن زۇلۇم، يوقىتىش، قىرغىنچىلىق دەۋرىدە بۇ ئىشنىڭ يۈز يۈز بەرگىنى بۇ ئىلمىي تەتقىقاتلارنى سىياسىيلاشتۇرغانلىقى ئۇلارنىڭكى. يەنى سىياسىي يول ئارقىلىق مەدەنىيەتلەرنى يوقاتماقچى بولغانلىقى، ئىنسانلارنى سويقىرىمغا ئۇچرىتىپ قالماستىن، قىرغىن قىلىپ قالماستىن بەلكى مەدەنىيەتنىمۇ قىرغىن قىلىش نىيىتىنىڭكى ئېنىق ئاشكارا بولۇۋاتقانلىقىنىڭ يەنە بىر كۆرۈنۈشى. مەن شۇنداق دەپ ئويلايمەن.
ئامېرىكىدىكى مۇستەقىل تەتقىقاتچى، ئارخېئولوگ قۇربان ۋەلى ئەپەندى ئۆتكەن ئەسىرنىڭ سەكسىنىنچى يىللىرى ئىلگىرى ئۆزى ئارخېئولوگىيىلىق قېزىش ۋە قەدىمكى ئەسەرلەر تەتقىقاتى بىلەن شۇغۇللانغان مەزگىللەردە خىتايلار تەرىپىدىن ياساپ چىقىرىلغان يالغان تارىخىي يازمىلارنىڭ پاش قىلىنغانلىقىغا شاھىت بولغانلىقىنى بىلدۈردى.
شۇ كەكمەنىرنىڭ شېئىرلىرى دەپ خىتايچە بىر قەدىمكى قەغەزگە يېزىپ، مەيتەنۋېڭ دېگەن ئاشۇ خىتاينىڭ ئاشۇ ئەڭ مەشھۇر شېئىرلىرىنىڭ بىرسى، ئوتۇن ساتقۇچى بوۋاي دەيدىغان بىر بىر شېئىرنى شۇنىڭغا كۆچۈرۈپ قويۇپتىكەن. شۇ كەكمەنىرنىڭ ئۆزىنىڭمۇ بىرەر كوپلېت نەرسە بار. شۇ ئەمەلىيەتتە كەكمەنىر دېگەن بىر ئادەمنىڭ بار-يوقلىغىمۇ نامەلۇم. بوۋۇگۈەندىكى ئاشۇ لىجىڭ ئىسىملىك خىتاي ئاپتونوم رايونلۇق كۇتۇپخانىدىكى شۇ ئىككىسى كۆچۈرۈپ چىقىپتۇ. كۇتۇپخانىدىكى ئۇ خېتى چىرايلىق ئاشۇ ئۇستا خەتتاتكەن شۇ ئاشۇنى ئاشۇ قەدىمكى خەتلەرگە ئوخشىتىپ بىر قەغەزگە يېزىپ چاپلاپتىكەن. كېيىنكى مۇشۇ ھازىرقى زامان قارا سىيادا يازغان بۇ خەتلەر. چاپلاش جەريانىدا ئۇنىڭ ئەمدى ئازراق چاپلىغاندىن كېيىن نەملىشىدىكەن، شۇنىڭ بىلەن بۇ سىيا ئا تەرەپكە ئۆتۈپ كەتكەن گەپ، شۇنىڭ بىلەن بۇنىڭ يالغانلىقى ئاشۇ سىيانىڭ ئۇ تەرەپكە ئۆتۈپ كەتكەنلىكىدىن بايقالدى ھەم شۇ ئارقىلىق ئىسپاتلاندى.
ئارخېئولوگ قۇربان ۋەلى ئەپەندى سەكسىنىنچى يىللاردا خىتاي تەتقىقاتچىلىرى تەرىپىدىن ياساپ چىقىلغان ئاتالمىش تاڭ دەۋرىدىكى ئۇيغۇر شائىرى قەمەر، يەنى كەھمەنىر ھەققىدىكى يالغانچىلىقتا خىتاينىڭ داڭلىق شائىرى ۋە تارىخچىسى گومورونىڭمۇ چېتىلىپ، شۇ يىللاردا تەنقىد ئوبيېكتىغا ئايلانغانلىقىنى ئەسلەپ ئۆتتى. ئۇنىڭدا ئەمدى گومورو مانا شۇ دەۋردىكى مەيتەنۋېڭ دېگەن شېئىرنىمۇ ئۇيغۇرلار ئوقۇپ، ھەتتا ئۇنى كۆچۈرۈپ يازغان دەپ. شۇڭا بۇ ئىچكىرى بىلەن شىنجاڭنىڭ ھېچقانداق پەرقى يوق مەدەنىيەتتە. بىر تۇتاش بولۇپ كەتكەن، دەپ گومورو ئاشۇنداق، ئاشۇنداق دېدى. يالغاننى شۇنداق توقۇدى. شۇ ۋاقىتتا گومورونى تەنقىدلىگەندىن كېيىن، شۇنىڭ بىلەن قالغان يالغانلار ھەممىسى ئاقمىدى. شۇنىڭدىن كېيىن بۇ كەكمەنىر توغرىسىدىكى بۇ يالغانلار ھەممىسى ئاساسەن تۈگەپ قالدى. بەزى بىر رەسمىي ھۆججەتلىرىدە بۇلارمۇ تىلغا ئېلىنمىدى.
ئامېرىكا چىكاگو ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ تەكلىپلىك پروفېسسورى، ئادۋوكات تېڭ بياۋ ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، خىتايدا سىياسەتتىن مۇستەسنا مۇستەقىل تەتقىقات بىلەن شۇغۇللىنىش مۇمكىن ئەمەس.

چەن شېسەن شې ۋېن زاڭ شې گېن شې چوڭ خې شې دې جاۋ دۇ لۇن شۇ ۋۇ چاڭ يى ۋان جىن شې خې نېڭ دې دېڭ دېڭ تاي جېن شې ھېن لاي شې زېن گېن شې شې شې تېڭ بياۋ ئەپەندى ماۋ زېدۇڭ دەۋرىدىكى چوڭ سەكرەپ ئىلگىرىلەش دەپ ئاتالغان يىللاردا خىتايدىكى داڭلىق تەبىئىي پەن ئالىملىرىدىن چيەن شۆسېننىڭ خىتاي كومپارتىيىسىگە ياخشىچاق بولۇش ئۈچۈن مەخسۇس ماقالە يېزىپ بىر مو يەردىن ئون مىڭ جىڭ ئاشلىق ئېلىشقا بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتلىماقچى بولغانلىقىنى نەقىل ئالدى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ مۇئاۋىن ئىجرائىيە رەئىسى ئېلشاد ھەسەن ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، ياسالما تارىخ ۋە ئارخېئولوگىيەلىك قېزىلمىلار ھەققىدىكى يەكۈنلەرنى بۇرمىلاپ، بۇنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ سىياسىي ئېھتىياجى ئۈچۈن خىزمەت قىلدۇرۇش خىتايدا داۋاملىشىۋاتقان ئەنئەنە ئىكەن. خىتاي تارىخنى بۇرمىلاپ كەلگەن بۇ خىتاينىڭكى ئەنئەنىسى ھەم ھازىرغىچە بۇراۋاتىدۇ. بولۇپمۇ شەرقىي تۈركىستاندا تارىخنى قايتىدىن تۈزەش دەپ بىر چوڭ پروژېكت قىلىپ بىزنىڭ شەرقىي تۈركىستاننىڭ تارىخىنى پۈتۈنلەي ئاستىن ئۈستۈن بۇراۋاتىدۇ. خىتاينىڭكى ئەنئەنىسى تارىخ بۇرمىلاش، ھەر بىر سۇلالە ئالماشقان ۋاقتىدا تارىخنى تۈزەش دەپ خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ بۇنداق بىر ئەنئەنىسى بار. ئېلشاد ھەسەن ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، بۇ خىتاينىڭ تارىختىكى سۇلالىلىرىدىمۇ كۆپ قېتىم يۈز بەرگەن بولۇپ، خىتاي كومپارتىيە دەۋرىگە كەلگەندە ئۆزىنىڭ سىياسىي ئېھتىياجى ئۈچۈن يالغان تارىخ ياساش ماۋ زېدۇڭ دەۋرىدە ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنكى ئىسلاھات، ئېچىۋېتىش دەۋرىدىمۇ كۆپ قېتىم يۈز بەرگەن. ئاتالمىش ئىسلاھاتتىن كېيىن خىتاي كومپارتىيەسى تارىخنى خاتا بولدى دەپ كوممۇنىست پارتىيەسىنىڭ تارىخىنى قايتىدىن تارىخ تۈزدى. شۇ ۋاقتىدا ھەتتاكى خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ قۇرۇلغان كۈنىنىڭ يەتتىنچى ئاينىڭ بىرى ئەمەسلىكى ئالتىنچى ئاينىڭكى ئوتتۇرىلىرى ياكى يەتتىنچى ئاينىڭ باشلىرى دېگەن ھەر خىل پىكىرلەر بولدى. بۇ دېمەكلىك بۇ يەردىكى بۇ تارىخ ئويدۇرما تارىخ. ئۇنىڭدىن كېيىن يەنە بىرسى خىتاينىڭ سوۋېت بىلەن بولغان شەرقىي تۈركىستان توغرۇلۇق ئۆز ۋاقتىدىكى خىتاي بىلەن روسنىڭكى سوۋېتنىڭ تۈزگەن دوستلۇق ئەھدىنامىسىنىڭ ئون ئۈچىنچى ماددىسىدا شەرقىي تۈركىستان تىبەت موڭغۇلىيەنى تەدرىجىي ھالدا مۇستەقىللىققا يول قويۇش دېگەن ئون ئۈچىنچى ماددىسى بار بۇنى يوشۇرۇپ كەلگەن ھازىر پەقەت روس غۇلىغاندىن كېيىن بۇ ئاشكارىلاندى خىتاي بۇنى ئىنكار قىلىپ كەلگەن. ئېلشاد ھەسەن ئەپەندىنىڭ تەكىتلىشىچە، بولۇپمۇ ئۇيغۇرلارنىڭ تارىم ئويمانلىقىدىكى قەدىمىي ئىزلىرى ۋە ئۇيغۇر تارىخىغا مۇناسىۋەتلىك شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسى دېگەندەك سەزگۈر تېمىلاردا خىتاي ھۆكۈمىتى ۋە ئۇنىڭ ئاتالمىش تارىخچىلىرى ھەر ۋاقىت خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ سىياسىي ئېھتىياجى ئۈچۈن يالغان تارىخ ئويدۇرۇپ چىقىرىش ھەتتا ئارخېئولوگىيەلىك قېزىلمىلاردىمۇ يالغانچىلىق قىلىپ دۇنيانى بۇ ئالدامچىلىققا ئىشەندۈرۈشكە ئۇرۇنماقتىكەن. بىزنىڭ ۋەتىنىمىزگە مۇناسىۋەتلىك ئىككىنچى جۇمھۇرىيەت، شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنى خىتاي بىر مەزگىل ئۈچ ۋىلايەت ئىنقىلاۋى، يەنە جۇڭگو ئىنقىلاۋىنىڭ بىر قىسمى دېدى. ھازىر ئۇنى بۆلگۈنچىلىك دەۋاتىدۇ. ئەمما ھازىرغىچە خىتاينىڭ كىتابىدا ئۈچ ۋىلايەت ئىنقىلاۋى دەپ ئاتىلىۋاتىدۇ. ئەمما بۇ ئۈچ ۋىلايەت ئىنقىلاۋى ئەمەس. بۇ يەردە شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغان. بۇ دېمەكلىك ئۈچ ۋىلايەت دېگەن بۇ تارىخىي بۇرمىچىلىق. ئەمدى ئارخېئولوگىيىغا كەلسەك، بۇرۇندىن تارتىپ خىتايمۇ بۇ يەردە تەڭ بولغانلىقىنى ئىسپاتلاش ئۈچۈن بۇ يەرگە خىتاي خەتنى كىرگۈزگەن. شەرقىي تۈركىستاننىڭ بۇرۇندىن تارتىپ خىتاي بىلەن مۇناسىۋىتىنىڭ بارلىقىنى مەدھىيلىگەن. شۇنىڭغا ئەمدى بۇ خىتاينىڭكىدە مەيلى مەدەنىيەت يادىكارلىقلار بولسۇن، خىتاي ئۆز سىياسىي مەقسىتىگە يېتىش ئۈچۈن مەيلى تارىخنى، مەيلى مەدەنىيەتنى، ھەممىنى، يادىكارلىقلارنى ھەممىنى بۇزۇۋاتىدۇ. خىتاي مەيلى قانچىلىك تارىم ئويمانلىقىغا كۆمۈپ قويۇپ يەنە ئۆزى قېزىپ ئىسپاتلىسۇن، ۋاقتى كەلگەن ۋاقتىدا ئۇ ھەممىسى ئاقمايدۇ. تارىخنى ئۇلار ئۆزگەرتكەن بىلەن يەنە بىز ئۆزىمىز يېزىپ قالدۇرغان تارىخ بار، باشقىلارنىڭ يېزىپ قالدۇرغان، مەسىلەن بىزنىڭ تارىخىمىز توغرىلىق ئەرەبلەرنىڭ بار. تۈركلەرنىڭ بار، پارسلارنىڭ بار، بۇلارنى خىتاي ھەممىنى يوقىتىۋېتەلمەيدۇ. ھە، يېقىنقى زاماندا مەيلى گۇنار يارىڭ بولسۇن، ستەين بولسۇن، سۋېن ھېدىن بولسۇن، رۇسنىڭكى بارتولدى بولسۇن، بۇلار ھەممىسى بىزنىڭ ۋەتەنگە بارغان، ئۇ يەرنىڭ ئەھۋالىنى ئارخېئولوگىيە بىرىنچى قەدەمدە ئېلىپ بارغانلار، بۇلارنىڭ قالدۇرغان يادىكارلىقلار بار، تارىخى بار. مەسىلەن، گېرمانىيەنىڭكى بېرلىندىكى ميۇزېملاردا بار، ئەنگلىيەنىڭ لوندوندىكى ميۇزېملاردا بار. بۇلارنى خىتاي ئۆزگەرتەلمەيدۇ، بۇرمىلىيالمايدۇ، شۇڭا تارىخ يەنە تارىخ بويىچە تۇرىدۇ. پروگراممىنى مېھرىبان تەييارلىدى. سەئۇدى ئەرەبىستاندا تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان تۆت نەپەر ئۇيغۇرنىڭ خىتايغا قايتۇرۇلماسلىقىنى تەلەپ قىلىپ ئاۋسترالىيىدىمۇ نامايىش ئۆتكۈزۈلگەن. تۆۋەندە تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن بۇ نامايىش ھەققىدە تەپسىلىي مەلۇمات ئاڭلايسىلەر.
سەئۇدى ئەرەبىستاندا ناھەق تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان ھەمدۇللا ۋېلى، نۇرمەمەت روزى، خەلچەم ئابدۇللا، بابۇر مىرزەخمەت قاتارلىق تۆت نەپەر ئۇيغۇرنىڭ ئاقىۋىتى خەۋپ ئىچىدە ئىكەنلىكى توغرىسىدا خەۋەر تارقالغاندىن كېيىن، ئاۋسترالىيەنىڭ سىدنېي شەھىرىدىكى ئۇيغۇرلارمۇ بىر قاتار پائالىيەتلەرنى ئۆتكۈزۈپ، سەئۇدى ئەرەبىستان ھۆكۈمىتىنى ئۇلارنى قويۇپ بېرىشكە چاقىردى. بۇ خەۋەردىن كېيىن ئون ئىككىنچى ئاپرېل كۈنى چۈشتىن بۇرۇن سىدنېيدىكى سەئۇدى ئەرەبىستان كونسۇلخانىسى ئالدىدا نامايىش ئۆتكۈزۈلگەن. مەزكۇر پائالىيەتنى ئۇيۇشتۇرغان ئاۋسترالىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتى رەئىسى مەمەت ئوبۇل ئەپەندى پائالىيەتنىڭ جانلىق ۋە تەسىرلىك بولغانلىقىنى بىلدۈرۈپ، مۇنداق دېدى. مەن ئەنىڭدىكى مەمەت چەلەپچى ئىككىيلەن بىر ئىنگلىزچە بىر يېرىم سائەتتەك ئۇنىڭ مەقسىتىمىزنى بىر ئۇقتۇرۇپ، كوچىدا ھەمدە ئىنگلىزچە سۆزلىدۇق. شۇنىڭدىكىن ھېلىقى سەئۇدى ئەرەبىستاننىڭكى پادىشاھلىق كونسۇلخانىسىغا شۇ بىر ئۆزىمىزنىڭكى تەلىپىمنى سەئۇدى ئەرەبىستاندىكى تۆت ئۇيغۇرنى قايتۇرماسلىق توغرىسىدا شۇ كۈچلۈك تەلىپىمىزنى ئاۋسترالىيە جامائىتىگە ۋاكالىتەن بىر تاپشۇرۇپ، يېنىپ چىققان بولدۇق. گەرچىكى نامايىشىمىز ئەمدى كىچىك كۆلەملىك بولغان بولسىمۇ، لېكىن ئۈنۈملۈك، ئۇنىڭدىن كېيىن ھېلىقى بىزنىڭ مەقسىتىمىزگە يەتتۇق دەپ قارايمىز. ئارقىدىن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەكىلى مەمەت چەلەپچى ئەپەندى ۋە جۈرئەت ئەپەندىلەر بىلەنمۇ تېلېفون سۆھبىتى ئېلىپ باردۇق. جۈرئەت ئەپەندى تۆت ئۇيغۇر خىتايغا قايتۇرۇلماي قويۇپ بېرىلسۇن شوئارى ئاستىدا ئۆتكۈزۈلگەن نامايىشنىڭ سەئۇدى ئەرەبىستاننىڭ سىدنېي شەھىرىدە تۇرۇشلۇق كونسۇلخانىسىنىڭ ئالدىدا ئۆتكۈزۈلگەنلىكىنى، ئۆزلىرىنىڭ مەزكۇر كونسۇلخانىغا تۆت ئۇيغۇرنىڭ قويۇپ بېرىلىشى توغرىسىدا خەت تاپشۇرۇپ، جاۋابىنى ئالغانلىقىنى بىلدۈرۈپ، مۇنداق دېدى.
بىر نامايىش ئۆتكۈزدۇق، نامايىش ئۆتكۈزۈش جەريانىدا ئالدىن تەييارلىغان مەكتۇپنى شۇ ئېمبېسسىنىڭ ئىشخانىسىغا تاپشۇردۇق، ئۇلار بىزگە ئالغاندىن كېيىن بىزگە ناھايىتى چىرايلىق سۆزلەر بىلەن بۇنى ئۇلارنى قايتۇرماسلىق توغرىسىدا ھۆكۈمىتىگە خەۋەر قىلىدىغانلىقى توغرىسىدا ۋەدىلەرنى بەردى. شۇ ئارقىلىق بىز قايتىپ چىقىپ، ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇ يەردە بىر يېرىم سائەتتەك ئېمبېسسى ئالدىدا نامايىش ئېلىپ باردۇق. نامايىش ناھايىتى ياخشى ئۆتتى. ئۇ يەردىكى قېرىنداشلىرىمىزمۇ ناھايىتى جانلىق پائالىيەتلەردە بولدى.
نامايىشتا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ۋەكىلى مەمەت چەلەپچى ئەپەندى مەتبۇئات باياناتىنى ئوقۇپ ئۆتكەن. مەزكۇر باياناتنى ئوقۇپ ئۆتۈشتىن بۇرۇن ئۈچ كىشىلىك ھەيئەت سەئۇدى ئەرەبىستاننىڭ كونسۇلخانىسىغا كىرىپ، تەلەپ خېتى تاپشۇرغان. مەمەت چەلەپچى ئەپەندى مەزكۇر خەتنىڭ مەزمۇنى توغرىسىدا مەلۇمات بېرىپ، مۇنداق دېدى. بىز تاپشۇرغان بۇ باياننىڭ مەزمۇنى نېمە دېگەندە، بىرىنچىدىن، سەئۇدى ئەرەبىستاندا 4 Uygur karındaşımızdan mecburi halda Xitayga kaytırılış kalpi içinde ikenligini ve bu 4 kişinin birisinin 13 yaşta küçük bir kız bala ikenligini oturuğa koyduk. Bundan sırt Hıtay'ın 2017 yılıdan başlap vatanda Uygur ve başka Türk milletlerge karata bir kırgıncılık siyaseti başrakamlığını ve milyonlagan Uygurlarını lagirlerge selip halkara kanuga kılap halda re-education digen terbiyeleş digen yalgan kalpak bilen kıynaş, kalla yuyuş, cinsi zoravanlık, ayıllarını tomas kılış, ballarını atanalarının ayrış ve mecburi emgek dek insaniyete karşı cinayet katarındaki türlük yollar bilen kırgıncılık siyaseti yürgüzgenliğini beyan kıldık. Yine birisi Uygurların kadimi bir millet bolup dini cihetten Müslüman boluş süpeti bilen ümmetinin bir parçası ikenliğini, likin Kıtayın Uygurlarının dini erkinliğini bütünley yok kılganlığını ve hatta İslam dinini bir virüs keselligi de körgenligini tenkitlep öttük. Muşundak bir şerait asıda bu Uygur karındaşlarımızın Hıtay'a kaytırılışı neticesinde ulanınki hayatlarının burun kaytırılganlarga okşaş, hep kıyın kıstak içinde kalışı, lagirlerde salınışı ve hatta ölüm cezasına düşer buluş katerinin ağır ikenliğini düşendirdi.

سەئۇدى ئەرەبىستان دۆلىتىنىڭ خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق ئەھدىنامىسىغا ئىمزا قويغان دۆلەت بولۇش سۈپىتى بىلەن تۆت نەپەر ئۇيغۇرنى خىتايغا قايتۇرماي تۈركىيەگە ياكى باشقا بىر دۆلەتكە كېتىشىگە رۇخسەت قىلىشى كېرەكلىكىمۇ تەلەپ قىلىنغان. مەمەت چەلەپچى ئەپەندى بۇ توغرىلىق مەلۇمات بېرىپ، mundoq dedi ve en akırkisinde bu karındaşlarımızın Hıtayva Kaytürlüşü'nün Dünya Kişilik Hukuk Hitapnamesige ve Suudi Arabistan'ın özünün mu itirap kılgan kıynaş ve başka rehimsiz yaki peskeş muamellerge yaki cezaga karşı duruş ehdinamesige hılap bir iş buluşu sebebi bilen Hamdullah ve Nur Mehmet'nin Türkiye'ye iade kılınışını ve Bukhalçem abla ۋە ئون ئۈچ ياشلىق قىزى بايبۇرەنىڭ سەئۇدى ئەرەبىستاندا ئىكامەت بېرىلىشىنى ياكى بولمىسا ئۆزلىرى خالىغان ۋە ئەركىن ۋە خاتىرجام ياشىيالايدىغان ئۈچىنچى بىر دۆلەتكە چىقىشلىرىغا يول قويۇشىنى تەلەپ قىلدۇق. خەۋەرلەرگە ئاساسلانغاندا ئوتتۇزىنچى مارت كۈنى مەككىدە ساقچىلار تەرىپىدىن تۇتۇپ كېتىلگەن بۇخەلچەم ئابدۇللا توققۇزىنچى ئاپرېل كەچتە ئۆزى ۋە ئون ئۈچ ياشلىق قىزى بابۇرە مىرزەخمەتنىڭ ساقچىلار تەرىپىدىن ماشىنىدا بىر يەرگە ئېلىپ مېڭىلىۋاتقاندا ئۆزىنىڭ خەتەرلىك ئەھۋالغا قالغانلىقى ھەققىدە ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا سىن كۆرۈنۈشى تارقىتىپ، خەلقئارا جەمئىيەتتىن ياردەم تەلەپ قىلغان ئىدى. شۇنىڭدىن بۇيان دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا تۇرۇۋاتقان ئۇيغۇرلار ۋە ئۇيغۇر ئاممىۋى تەشكىلاتلىرى پۈتكۈل دۇنيا جامائەتچىلىكىدىن خەلقئارادىكى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىدىن، تۈركىيە قاتارلىق دۆلەتلەردىن تۆت نەپەر ئۇيغۇرنىڭ ئەركىنلىككە چىقىشى ئۈچۈن ياردەم قولىنى سۇنۇشنى تەلەپ قىلماقتا. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.